ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໄດ້ສົ່ງພະນັກງານພິເສດ ເຊັ່ນວ່າ ແພດ ໝໍ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຂົ້າມາຊ່ວຍສະກັດກັ້ນປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ບັດນີ້ປາກົດວ່າຊຸມຊົນ ຊາວລາວດີອົກດີໃຈນຳການກະທຳຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ ແຕ່ວ່າສະພາບການມັນເປັນແນວໃດນັ້ນ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຊາບວ່າ ອັນນີ້ເນາະ ທາງສຳນັກຂ່າວຊິນຫົວຂອງຈີນ ເພິ່ ນກະໄດ້ລາຍງານອອກມາເນາະວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ທາງທີມແພດທີມໝໍຂອງຈີນນີ້ລົງພື້ນທີ່ຊ່ອຍເຫຼືອທາງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວສູ້ກັບໂຄວິດ-19 ປະຊາຊົນລາວກະໄດ້ຮ່ວມກັນສະແດງຄວ າມຂອບໃຈຕໍ່ຄະນະແພດຂອງຈີນ ຫຼັງຈາກທີ່ເຂົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທາງ ທາງລາວເນາະ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອຊ່ອຍຕໍ່ສູ້ກັບການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ອ່າ ພາຍໃນປະເທດຂອງ ຂອງລາວເນາະ ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 4 ທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນທາງການແພດອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ອືມ ກະສະແດງວ່າດີອົກດີໃຈນຳທີ່ວ່າທາງການຈີນສົ່ງພະນັກງານພິເສດມາ ມາຊ່ວຍລາວຊັ້ນດອກ ແຕ່ວ່າດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້ານີ້ແມ່ນກະແສຂ່ າວຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນລາຍງານຂ່າວ ມັນອາດຈະເປັນກໍລະນີທີ່ວ່າຊອຍຫອມໃສ່ປາກຕົວເອງ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ຂໍຖາມວ່າ ກະແສຂ່າວລາວ ກະແສຂ່າວໄທ ຫຼືວ່າກະແສຂ່າວຫວຽດນາມນີ້ ໄດ້ ເວົ້າວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງດີອົກດີໃຈນີ້ຫຼືບໍ່ ເນາະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ກະໄດ້ຮັບຮູ້ຮັບຊາບຜ່ານສື່ອອນລາຍຕ່າງໆເນາະ ຊາວລາວຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະເຫັນວ່າການທີ່ປະເທດອື່ນໆເຂົ້າມາຊ່ວ ຍເຫຼືອທາງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວໃນການສູ້ກັບໂຄວິດ-19 ແລະ ທີ່ຜ່ານມາກະມີທາງການຈີນ ທາງການຫວຽດນາມ ຂອງໄທເອງກະໄດ້ຊ່ອຍເລື່ອງຂອງອຸປະກອນ ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ສົ່ ງທີມໝໍໄປເນາະ ກະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນນີ້ເກີດຄວາມໝັ້ນໃຈ ກະດີໃຈຂຶ້ນ ເພາະວ່າທາງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວເອງນີ້ ເລື່ອງຂອງທີມແພດທີມໝໍນີ້ກໍ ກະຍັງໜ້ອຍຢູ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລະກະ ເຄື່ອງມືກໍຍັງໜ້ອຍຢູ່ເນາະ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ເລື່ອງເຮັດກັບໂຄວິດ-19 ນີ້ ຍົກຕົວຢ່າງ ຈັບຄົນໄປກັກຂັງໄວ້ ຫຼືວ່າເຮັດອັນນັ້ນນີ້ ອັນນີ້ກໍບໍ່ຮູ້ດອກ ແຕ່ວ່າດູເດົາໄດ້ວ່າມັນອາດຈະແມ່ນກົດເກນ ກົດລະບຽບຂອງສະຫະປ ະຊາຊາດບົງການອອກມາ ເພາະວ່າທຸກປະເທດເຮັດຄືກັນໝົດ ເອົາໄປຂັງໄວ້ 14 ມື້ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລະກໍກວດເບິ່ງ ຄັນບໍ່ມີໂຄວິດ-19 ແລະກໍປ່ອຍອອກມາ ແຕ່ວ່າເພິ່ນບໍ່ມີກົດເກນໃດວ່າປ່ອຍອອກມາຫັ້ນ ຫຼັງຈາກ 14 ມື້ແລ້ວຕ້ອງກວດຫຼືບໍ່ຫັ້ນກະ ອັນນີ້ກໍບໍ່ຮູ້ຈັກ ແຕ່ວ່າບາງກໍລະນີນີ້ ເອົາໄປກັກຂັງໄວ້ ກວດ 14 ມື້ ແລະກະບໍ່ມີພະຍາດ ອາທິດໜຶ່ງນຳຫຼັງ 2 ທິດນຳຫຼັງພຸ້ນ ມັນຍັງເປັນພະຍາດອັນໂຄວິດ-19 ມາຕິດແປດໃສ່ໝູ່ອີກນີ້ກະ ກະ ມີ ກໍສະແດງວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານເຮັດຢູ່ໃນລາວ ໃຜເຮັດກະຢ່າ ລາວເຮັດກະຢ່ານີ້ແມ່ນ ແມ່ນກົດບັດ ຫຼືວ່າກົດເກນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າຈີນມາຊ່ອຍສາທາລະນະລັດປະຊ າທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວນີ້ນະ ທາງການລາວ ຫຼືວ່າທາງການຈີນໄດ້ບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ໄດ້ເຮັດຫຍັງພິເສດແດ່ ນອກຈາກທີ່ວ່າເອົາຢາວັກຊີນມາໃຫ້ ອັນນີ້ເນາະ ກໍເບື້ອງຕົ້ນນະກໍຄືທາງ ທາງແພດທາງໝໍ ໝໍຂ ອງຈີນ ຫຼື ຂອງຫວຽດນາມກໍແລ້ວແຕ່ ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບທາງ ທາງແພດທາງໝໍຂອງລາວໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂ ແລະກະການຮັກສາຕົງນີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຂອງຕົວເລກຄວາມສຳເລັດ ເລື່ອງຂອງ ຕົວເລກກ່ຽວກັບການທີ່ວ່າເຮັດອີ່ຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ນີ້ກໍຍັງ ຍັງບໍ່ອອກມາຊັດເຈນ ມອງເບິ່ງແລ້ວ ທີ່ວ່າຈີນມາຊ່ວຍ ໄທໄປຊ່ວຍ ຫວຽດນາມເຂົ້າມາຊ່ວຍ ອົດສະຕຣາລີກໍຊ່ວຍ ອາເມລິກາກໍຊ່ວຍ ສະຫະປະຊາຊາ ດກໍຊ່ວຍ ແຕ່ວ່າພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ມັນລາມຕິດແປດກັນຮອບສອງຢູ່ໃນລາວນີ້ນະ ຫວ່າງມື້ວັນເສົາແລ້ວນີ້ນີ້ ຕາມທີ່ຈຳຕົວເລກໄດ້ນີ້ ມັນເປັນກັນເຖິງ 1,400 ປາຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວກໍຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ໂດຍກົງ ຫຼື ໂ ດຍທາງອ້ອມນີ້ກໍ ຂ່າວທີ່ວ່າຊາບຫັ້ນແມ່ນວ່າ ຜູ້ໜຶ່ງຫັ້ນໄປໃຫ້ສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວກໍຕາຍ ແລ້ວຜູ້ໜຶ່ງອັນເປັນໂຄວິດ-19 ບັດໄປໂຮງໝໍ ແລ້ວກະເອົາບໍ່ທັນ ແລ້ວກໍຕາຍ ຈັ່ງຊີ້ນະ ກະສະແດງວ່າໂຄວິດ-19 ນີ້ມັນມັນ ມັ ນຍັງເກັ່ງກວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆ ທີ່ວ່າມາຊ່ວຍລາວຢູ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ທາງການລາວເນາະ ໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຈາກຕ່າງປະເທດນີ້ນະ ນານາປະເທດວ່າຊັ້ນຕີ້ ເພິ່ນກະ ຕວງບໍ່ວ່າ ໂຄວິດ-19 ທີ່ລະບາດຂຶ້ນຮອບສອງໃນປັດຈຸບັນນີ້ນະ ເພິ່ນຊິສະກັດກັ້ນໄດ້ມື້ໃດ ຫຼືວ່າເພິ່ນກະວ່າຊິສະກັດໄດ້ມື້ໃດ ອັນນີ້ເລື່ອງຂອງການກຳນົດເວລາວ່າຊິ ມັນຊິດີຂຶ້ນ ຫຼືວ່າຊິໝົດໄປນີ້ ເປັນ ເປັນເລື່ອງຍ າກເນາະ ເພາະວ່າຕອນນີ້ ແຖບອາຊຽນນະ ລວມເຖິງປະເທດໄທນຳເນາະ ກະຈຳນວນຜູ້ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າລອບ ລອບ 1 ລອບ 2 ເນາະ ນີ້ກະອາດຈະເປັນ ລອບໃໝ່ ເປັນລອບທີ 3 ແລ້ວນີ້ ກະຖືວ່າ ເປັນລອບທີ່ລຸນແລງ ມີຜູ້ປ່ວຍລວມໆກັນແລ້ວກໍເກືອບໝື່ນແລ້ວ ຕອນນີ້ເນາະ ສະສົມມານີ້ເນາະ ກໍຕີຄວາມໝາຍວ່າ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະສຳເລັດມື້ໃດ ແຕ່ວ່າຂໍຖາມຈັ່ງຊີ້ຊະວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະຊາຊົນລາວ ມີ ການບົ່ງວາງໄວ້ຫຼືບໍ່ ວັນສຳລັບທີ່ວ່າສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ ໃຫ້ໝົດໃຫ້ແລ້ວນີ້ນະ ເພິ່ນໄດ້ບົ່ງວາງໄວ້ບໍ່ ເພິ່ນເຈົ້າບອກວ່າ ພາຍ ພາຍໃນປີນີ້ເນາະ ອ່າ ພາຍໃນປີນີ້ຢ່າງໜ້ອຍໆກໍຕ້ອງໄດ້ ໄດ້ສັກ 80% ເພາະວ່າ ມັນຈະມີປັດໄຈຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ໜຶ່ງລະ ເລື່ອງຂອງຈຳນວນວັກຊີນ ວັກຊີນທີ່ຈະໄດ້ມາ ມັນ ມັນອາດຈະຍັງບໍ່ ບໍ່ຄົບ ຫຼືວ່າບາງເທື່ອ ບາງທີນີ້ ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນອາດຈະຢູ່ ຢູ່ຫ່າງໄກ ແລ້ວບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງໄດ້ ຈັ່ງ ຊີ້ ມັນກໍມີປັດໄຈຢູ່ຫຼາຍຢ່າງເນາະ ແຕ່ວ່າຢ່າງໃດກໍຕາມເນາະ ທາງ ທາງການລາວນີ້ ເພິ່ນໄດ້ກະຕວງເອົາໄວ້ ຫວ່າງເປັນຂ່າວທີ່ຜ່ານໆມາເນາະ ວ່າຢ່າງໜ້ອຍໆປີນີ້ຕ້ອງ 80 ເປີເຊັນເນາະ SBS ລາວ ໂດຍວິທະ ຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື